ໝາຍເຖິງອາຫານທີ່ເຮົາກິນທຸກມື້ນັ້ນ ມີຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາທຸກຄົນ ມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍເວົ້າກ່ຽວກັບສັດຕູຕົວຮ້າຍຂອງຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາທີ່ມາຈາກອາຫານ ນັ້ນກໍຄື ໄຂມັນ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ທຸກມື້ນີ້ ການກິນໄຂມັນຂອງຄົນລາວເຮົາເພີ່ມຂຶ້ນ ເກືອບເທົ່າກັບຄົນຕາເວັນຕົກ ແຕ່ກ່ອນ ຄົນລາວເຮົາກິນໄຂມັນໜ້ອຍ ແລະ ບໍ່ມີຄົນເປັນໂລກ ເຊັ່ນ ໂລກຫົວໃຈ ຄວາມດັນເລືອດສູງ ໂລກເບົາຫວານ ຫຼື ໂລກມະເຮັງຫຼ າຍປານໃດ ໄຂມັນມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ຖ້າເຮົາກິນຢ່າງພໍດີ ແຕ່ຖ້າເຮົາກິນຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ເຮົາມາຟັງນຳກັນວ່າ ໄຂມັນມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເພາະມັນເປັນສານອາຫາ ນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຮ່າງກາຍ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານ ໄຂມັນສາມາດໃຫ້ພະລັງງານສອງເທົ່າ ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງເຮົາມີພະລັງງານຫຼາຍເກີນໄປ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະສະສົມໄວ້ເພື່ອເປັນພະລັງງາ ນສຳຮອງ ໄຂມັນເປັນສ່ວນປະກອບສຳຄັນໃນໂຄງສ້າງຂອງຈຸລັງ ແລະ ມີໜ້າທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍອົບອຸ່ນ ຫໍ່ຫຸ້ມປະສາດຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ ນອກຈາກນີ້ຍັງເປັນບ່ອນສະສົມວິຕາມິນ A ວິຕາມິນ D ວິຕາມິນ B ແລ ະ ວິຕາມິນ K ວິຕາມິນເຫຼົ່ານີ້ເປັນວິຕາມິນທີ່ສາມາດລະລາຍໄຂມັນທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ສຳຄັນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາຫຼາຍ ສຸຂະພາບຈະດີຫຼືບໍ່ນັ້ນ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບປະລິມານໄຂມັນທີ່ພວກເຮົາກິນເຂົ້າ ໄປ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຄວນຫຼີກລ່ຽງການກິນໄຂມັນທີ່ໄດ້ມາຈາກສັດ ແລະ ເນີຍປະເພດຕ່າງໆ ສ່ວນໄຂມັນທີ່ໄດ້ມາຈາກພືດນັ້ນ ກໍມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຮ່າງກາຍຄືກັນ ແຕ່ວ່າຄວາມສ່ຽງນັ້ນໜ້ອຍກວ່າໄຂມັນທີ່ມາຈ າກສັດ ໂດຍສະເພາະໄຂມັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ໂຄເລດສະເຕີຣອນ ເປັນໄຂມັນທີ່ກໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍມີບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ ໄຂມັນຊະນິດນີ້ ຮ່າງກາຍສາມາດສ້າງຂຶ້ນມາເອງໄດ້ ແລະ ເຮົາກໍໄດ້ມາຈາກຊີ້ນ ແລະ ນົມເທົ່ານັ້ ນ ບັນຫາກໍຄື ພວກເຮົາເບິ່ງບໍ່ເຫັນໄຂມັນທີ່ຢູ່ໃນອາຫານທີ່ພວກເຮົາກິນເຂົ້າໄປໃນແຕ່ລະມື້ ໄຂມັນບາງຊະນິດມີປະໂຫຍດຕໍ່ຫົວໃຈ ແລະ ເສັ້ນເລືອດ ເຊິ່ງເຮົາເອີ້ນວ່າ High Density Lipoprotein ຫຼື HDL ໄຂມັນຊະນິດນີ້ຈະຊ່ວຍນຳເ ອົາໄຂມັນໂຄເລດສະເຕີຣອນ ທີ່ເກາະຕິດຕາມເສັ້ນເລືອດໄປສູ່ຕັບ ແລ້ວຈາກນັ້ນ ຕັບກໍຈະຂັບໄລ່ອອກຈາກຮ່າງກາຍ ເຮົາສາມາດເພີ່ມໄຂມັນທີ່ດີ HDL ທີ່ປະກອບດ້ວຍກົດໂອລີອິກ ໄດ້ມາຈາກໝາກກອກເທດ ໝ າກອາໂວກາໂດ ຖົ່ວດິນ ເປັນຕົ້ນ ການເຊົາດື່ມເຫຼົ້າ ການອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ການບໍ່ກິນອາຫານທີ່ຫວານເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີໄຂມັນທີ່ດີເພີ່ມຂຶ້ນ ນອກຈາກນີ້ ໂອເມກາ 3 ເຊິ່ງເປັນໄຂມັນ ປະເພດທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າ ໂອເມກາ 3 ນີ້ ສາມາດຫຼຸດໂອກາດຂອງໂລກຫົວໃຈໄດ້ ແລະ ໂລກມະເຮັງນຳອີກ ໂອເມກາ 3 ມີຫຼາຍຢູ່ໃນປານ້ຳເຢັນ ການກິນພືດຈຳພວ ກຖົ່ວ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ ກໍເປັນແຫຼ່ງໂອເມກາ 3 ທີ່ດີຂອງຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາໄດ້ຄືກັນ ທ່ານຜູ້ຟັງ ອັນຕະລາຍທີ່ເກີດມາຈາກໄຂມັນ ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາເຫດຂອງການຕີບແຂງຂອງເສັ້ນເລືອດ ໄຂມັນສ່ວນຫຼ າຍຄືສາເຫດຂອງມະເຮັງ ເຊັ່ນ ມະເຮັງເຕົ້ານົມ ເກີດຈາກການກິນໄຂມັນຫຼາຍເກີນໄປ ຄົນທີ່ກິນໄຂມັນຈະເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ແລະ ຄວບຄຸມນ້ຳໜັກຍາກ ການມີນ້ຳໜັກເກີນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດອື່ນໄດ້ ຕົວ ຢ່າງເຊັ່ນ ຄວາມດັນເລືອດສູງ ເບົາຫວານ ພະຍາດທີ່ກ່ຽວກັບລະບົບການຍ່ອຍອາຫານ ມີບັນຫາໃນລະບົບຂອງນ້ຳບີ ແລະ ຂໍ້ຕ່າງໆ ຕາມຮ່າງກາຍ ທ່ານຜູ້ຟັງ ໃນສະໄໝທີ່ພະເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ມະນຸດກິນຊີ້ນສັ ດໄດ້ ພະເຈົ້າຊົງຫ້າມພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ກິນ ໄຂມັນ ຫຼື ເລືອດຂອງສັດ ຄົນໃນສະໄໝນັ້ນຍຶດຖື ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳສອນນັ້ນສືບຕໍ່ກັນມາ ເຮົາຈະເຫັນວ່າຄົນປະເທດອິດສະຣາເອນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເມື່ອມີການຂ້າສັ ດເປັນອາຫານ ພວກເຂົາຈະລອກເອົາໄຂມັນອອກ ແລະ ບໍ່ກິນເລືອດສັດທຸກປະເພດ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຊາວຢິວຈຶ່ງມີສຸຂະພາບດີກວ່າຄົນຊາດທົ່ວໄປ ຈາກຄຳສອນນີ້ ໄດ້ມີກຸ່ມຄຣິດສະຕຽນທີ່ນຳມາປະຕິບັດ ບາງຄົນ ເລືອກກິນອາຫານເຈເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການກິນໄຂມັນຂອງສັດ ເພາະເຫດນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ກິນໄຂມັນສັດມີສຸຂະພາບດີ ບໍ່ສ່ຽງຕໍ່ການກະຕຸ້ນໃຫ້ໄຂມັນຕັນເສັ້ນເລືອດ ບັນຫາຂອງນ້ຳມັນທີ່ພວກເຮົາເຫັນ ເຊິ່ ງເປັນໂທດຕໍ່ຮ່າງກາຍນັ້ນ ມາຈາກການປຸງແຕ່ງອາຫານ ຫຼື ການຈືນດ້ວຍນ້ຳມັນ ສະນັ້ນ ເວລາທີ່ທ່ານຊື້ເຂົ້າໜົມ ຖ້າທ່ານສັງເກດເຫັນນ້ຳມັນສີດຳ ຫຼື ເວລາຊີມມີກິ່ນເໝັນ ນັ້ນສະແດງວ່າ ນ້ຳມັນທີ່ໃຊ້ນັ້ນເປັນນ້ ຳມັນເກົ່າທີ່ໃຊ້ແລ້ວມາຫຼາຍເທື່ອ ອາຫານ ຫຼື ເຂົ້າໜົມຈືນທີ່ໃສ່ຖົງ ຫຼື ໃສ່ກະປຸກໄວ້ດົນຈະສົ່ງກິ່ນເໝັນໄດ້ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຄວນເລືອກໃຫ້ດີກ່ອນທີ່ຈະຊື້ອາຫານຕາມທ້ອງຕະຫຼາດມາກິນ ແລະ ຄວນຄຳນຶງວ່າ ມັນດີສຳລັບສຸຂະພາບຂອງເຮົາ ຫຼື ບໍ່ ແລະແລ້ວ ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງອີກ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີ ງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບ ໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແລະຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານ ຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ

ຫຼືອີເມວມາ lao@awr.org lao@awr.org
ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ

ທີ່ຈົບໄປນັ້ນຄືລາຍການເພງໂດຍອ້າຍສຳລານ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR

ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ໃນລາຍການຄັ້ງກ່ອນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າເຖິງມະນຸດຄູ່ແລກ ການແຕ່ງງານຄັ້ງແລກຂອງໂລກ ແຕ່ໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າເຖິງເດັກຄົນແລກທີ່ເກີດມາໃນໂລກ ວ່າເຂົາມີ ຊື່ວ່າແນວໃດ ເຂົາໄດ້ທຳອັນໃດໃຫ້ແກ່ໂລກນີ້ແດ່ ກ່ອນອື່ນໝົດຂ້າພະເຈົ້າຈະພາທ່ານຫວນຍ້ອນໄປພົບກັບຄວາມຫຼັງອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ເມື່ອພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງອາດຳແລະເອວາ ເຂົາໄດ້ແຕ່ງງານແລະຢູ່ກິນດ້ວຍກັ ນ ເມື່ອຄັ້ງທີ່ນາງເອວາເຮັດບາບ ເພາະເຊື່ອຄຳຫຼອກລວງຂອງຊາຕານ ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມບາບນັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະເຂົາກໍຕ້ອງຕາຍ ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານຄວາມຫວັງໃຫ້ແກ່ເຂົາທັງສອງຄົນວ່າ ລູກຫຼ ານຂອງເຂົາເອງທີ່ຈະຊ່ວຍໄຖ່ໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກຄວາມບາບແລະຄວາມຕາຍ ທັງອາດາມ ແລະ ເອວາຈຶ່ງຄອຍເຝົ້າລໍຄອຍລູກຊາຍຄົນແລກຂອງພວກເຂົາ ຊຶ່ງເຂົາຄິດວ່າຈະເປັນຄົນທີ່ມາໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນຈາກສ ະພາບທີ່ເປັນຢູ່ ແລະ ແລ້ວວັນນັ້ນກໍມາເຖິງ ເມື່ອເອວາຕັ້ງທ້ອງ ນາງດີໃຈຫຼາຍທີ່ຈະມີລູກ ແລະ ລູກຊາຍຄົນນີ້ຈະມາກອບກູ້ສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ສູນເສຍໄປ ໃນວັນທີ່ເອວາຄອດລູກນັ້ນ ທັງສອງຄົນດີໃຈຫາສິ່ງທີ່ປຽບບໍ່ໄ ດ້ ເຂົາຈຶ່ງຕັ້ງຊື່ລູກຊາຍຄົນແລກນີ້ວ່າ ຄາອິນ ຫຼື ເຄນ ຊື່ນີ້ແປວ່າ ໄດ້ມາ ອາດາມ ແລະ ເອວາລ້ຽງດູປະຄັບປະຄອງລູກຊາຍຄົນນີ້ຢ່າງດີ ຄາອິນເປັນເດັກນ້ອຍຄົນແລກຂອງໂລກ ແລະ ກໍເປັນຜູ້ຊາຍຄົນທີສອງຂອ ງໂລກ ເຂົາຄືຄວາມຫວັງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພໍ່ແມ່ ຕໍ່ມາບໍ່ດົນ ອາດາມກໍມີລູກຊາຍອີກ ຊຶ່ງເປັນຄົນທີສອງ ເຂົາຕັ້ງຊື່ວ່າ ອາເບວ ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງເຂົາຍິ່ງຍະໂສ ຕໍ່ມາບໍ່ນານ ອາດາມກໍມີລູກຊາຍເປັນຄົນທີສອ ງ ເຂົາຕັ້ງຊື່ວ່າ ອາເບວ ລູກຊາຍສອງຄົນນີ້ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີຄວາມສຸກ ຕັ້ງແຕ່ເດັກ ເຂົາເລີ່ມຮຽນແລ່ນໄປນຳກັນ ໄປໃສກະໄປນຳກັນກັບພໍ່ ແລະ ແມ່ ອາດາມ ແລະ ເອວາລໍຢູ່ວ່າ ຈັກມື້ໜຶ່ງເທາະ ເມື່ອລູກທັງສ ອງຄົນນີ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ຈະໄດ້ເປັນຜູ້ໄຖ່ເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກສະພາບແຫ່ງຄົນບາບ ແລະ ຈາກສະພາບທີ່ຈະຕ້ອງຕາຍ ເມື່ອຄາອິນໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ເຂົາມີອາຊີບເປັນຊາວໄຮ່ຊາວສວນ ປູກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ສ່ວນອາເບ ວນ້ອງຊາຍເປັນຄົນລ້ຽງສັດ ໂດຍສ່ວນຕົວແລ້ວ ຄາອິນມີນິໄສຄຽດງ່າຍ ໃຈຮ້າຍໄວ ຂະນະທີ່ອາເບວມີນິໄສແຕກຕ່າງຈາກອ້າຍ ທັງສອງຄົນເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົວເອງໄດ້ດີທີ່ສຸດ ພໍ່ ແລະ ແມ່ເລົ່າເລື່ອງລາວຕ່າ ງໆທີ່ເຂົາໄດ້ເຮັດໃນເມື່ອເຂົາຍັງຢູ່ໃນສວນເອເດນທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້ ຈົນຕ້ອງອອກມາທົນທຸກຢູ່ຂ້າງນອກສວນ ອາດາມ ແລະ ເອວາໄດ້ເລົ່າເຖິງພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະໃຫ້ມີຜູ້ມາໄຖ່ທຸ ກຄົນ ແລະ ຜູ້ນັ້ນຄືລູກຫຼານຂອງເຂົາ ທັງຄາອິນ ແລະ ອາເບວຕ່າງກໍເຂົ້າໃຈໃນເລື່ອງນີ້ດີ ອາດາມໄດ້ຮັບການສັ່ງສອນຈາກພຣະເຈົ້າວ່າ ໃຫ້ເຂົາຖວາຍເຄື່ອງບູຊາແກ່ພຣະເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ມີການລົບຄວາມບ າບທີ່ເຂົາໄດ້ກະທຳມາ ດ້ວຍການຖວາຍລູກແກະ ຊຶ່ງເປັນສັນຍະລັກຊີ້ໄປທີ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ຈະມາໄຖ່ເຂົາ ເປັນລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າ ຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ ອາດາມພະຍາຍາມສອນລູກຊາຍເຖິງວິທີຈະບູຊາພຣະ ເຈົ້າ ຈົນເຖິງວ່າເຂົາໃຫຍ່ຂຶ້ນມາເປັນບ່າວ ຈຶ່ງໃຫ້ເລີ່ມຖວາຍບູຊາແກ່ພຣະອົງ ເພື່ອລົບລ້າງຄວາມບາບດ້ວຍຕົວຂອງເຂົາເອງ ຄາອິນ ແລະ ອາເບລ ທຳຕາມທີ່ພໍ່ແມ່ສອນ ແຕ່ຄວາມບາບທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໄດ້ສ້າງ ສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວແລກຂອງໂລກ ແລະ ເດັກສອງຄົນຂອງໂລກອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງລາຍລະອຽດຂອງພີ່ນ້ອງຮ່ວມສາຍເລືອດຄູ່ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳມາເລົ່າໃຫ້ຟັງໃນລາຍການໜ້າ ນີ້ຄືສິ່ງສຳຄັນຂອງລູກ ທຸກຄົນ ກໍຄືຄວາມເຊື່ອຟັງ ການເຊື່ອຟັງນັ້ນແຫຼະ ເປັນສິ່ງແລກທີ່ລູກທຸກຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ສະແດງອອກຕໍ່ພໍ່ແມ່ ເພາະຄວາມເຊື່ອຟັງຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນຊີວິດ ໃນທາງກົງກັນຂ້າ ມ ຖ້າຫາກລູກບໍ່ເຊື່ອຟັງພໍ່ແມ່ ເຂົາຈະກາຍມາເປັນ ພາລະໜັກແກ່ຜູ້ທີ່ໃຫ້ກຳເນີດ ພໍ່ແມ່ທຸກຄົນທີ່ເຫັນລູກຄົນແລກໃນວັນແລກທີ່ເຂົາຄອດອອກມາດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ແມ່ທີ່ອຸ້ມທ້ອງມາດົນແສນດົນເກືອບຈະເປັນ ປີ ແມ້ຈະທຸກທົນທໍລະມານພຽງໃດກໍຕາມ ເຂົາກໍອົດທົນ ເຖິງວ່າໃນວັນຄອດລູກ ພຽງໄດ້ເຫັນໜ້າຕົນນ້ອຍໆ ຄວາມເຈັບປວດທັງຫຼາຍກໍຫາຍປານປິດຖິ້ມ ລູກຄືຄວາມຫວັງຂອງພໍ່ແມ່ ອາດາມ ແລະ ເອວາ ຄິດຢ່າ ງໃດ ພໍ່ແມ່ທຸກຄົນນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາຕ່າງກໍຄິດຄືກັນນັ້ນແຫຼະ ແຕ່ເປັນຫຍັງເຮົາຍັງເຫັນລູກທີ່ຂີ້ດື້ ບໍ່ເຊື່ອຟັງຄຳສັ່ງສອນຂອງພໍ່ແມ່ ບໍ່ຕັ້ງໃຈຮ່ຳຮຽນ ບໍ່ຄິດເຖິງອະນາຄົດ ມົວແຕ່ສົນລະວົນໃນເລື່ອງອື່ນ ບາງຄົນກໍ ຮຽນບໍ່ຈົບ ບໍ່ມີອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ ທີ່ພໍ່ແມ່ຈະຝາກຄວາມຫວັງເອົາໄວ້ນຳ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຫວັງວ່າລູກທຸກຄົນທີ່ຟັງລາຍການ ຈະຕ້ອງລະນຶກເຖິງຄວາມຫວັງຂອງພໍ່ແມ່ໄປນຳແດ່ ເໝືອນກັບອາດາມທີ່ຫວັງວ່າລູກຈະ ມາເປັນຜູ້ໄຖ່ບາບຂອງເຂົາ ພໍ່ແມ່ໃນມື້ນີ້ກໍຄິດຫວັງຈະໄດ້ອາໄສໄພເພິ່ງລູກໃນມື້ໜ້າ ໃນຕອນທີ່ເວລາທີ່ເຂົາມີອາຍຸແກ່ເຖົ້າໄປ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມາຮອດບ່ອນນີ້ ເສຍດາຍເວລາຂອງພວກເຮົາໄດ້ເບິດ ລົງອີກແລ້ວ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະ ນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຄົນໄດ້ອ່ານຟຣີ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທາງລາຍການຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ປຶ້ມດີໆ ມີສາລ ະໜ້າຮູ້ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຕອນທ້າຍຍັງມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານຝຶກ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງລາຍການຈາກທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເດີ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ

ຢ່າລືມມາຟັງໃນລາຍການຂ້າງໜ້າເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການ ຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງ ພອນທິບ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວ ສັນຍາ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ